SBS Radio ລາວ ນີ້ແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວ ນະທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ສະບາຍດີ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການໂດຍຫຍໍ້ໆ ສ່ວນລາຍລະອຽດແທ້ໆ ໃຫ້ກົດອ່ານເລື່ອງໃນຫົວຂໍ້ ນີ້ແມ່ນອັບເດດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາລີຍ ສຳລັບ 25 ກໍລະກະດາ 2021 ເພາະບົດທີ່ຂຽນໄວ້ນັ້ນມີລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ຄລິກເຂົ້າເບິ່ງ ເຂົ້າຄົ້ນຄວ້າໄດ້ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດຂອງ ທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະເຕຣເລຍ ສຳລັບ 25 ກໍລະກະດາ 2021 ຄລີນິກຍ່າງເຂົ້າໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນເປີດຂຶ້ນແລ້ວໃນ Western Sydney

172 ຄົນ ໂດຍມີຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຕຶກຫ້ອງແຖວແຫ່ງໜຶ່ງໃນ Blacktown ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຍາມຂອງຕຳຫຼວດ ພາຍຫຼັງທີ່ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນຕຶກນັ້ນຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ສາທາລະນະສຸກ New South Wales ບໍລິການຢາວັກຊີນ AstraZeneca ແກ່ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນທຸກໆຄົນ ທີ່ມີອາຍຸ 40 ປີ ແລະ ແກ່ກວ່ານີ້ ຢູ່ນະທີ່ຄລີນິກຍ່າງເຂົ້າໄປໃຫ້ສັກຢາຕ່າງໆ ທົ່ວເຂດ Merrylands ແລະ Guildford ໃນ Western Sydney ຈາກແຕ່ມື້ອື່ນໄປ ຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 18 ປີ ສາມາດໄປໃຫ້ສັກ ຢາວັກຊີນ AstraZeneca ຈາກຮ້ານຂາຍຢາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບຣີຈິກລຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນ 18 ຄົນ ທັງໝົດນັ້ນຢູ່ໃນຄວໍຣັນທີນ ເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ລັອກດາວຄັ້ງທີ 5 ນັ້ນຈະສຸດສິ້ນລົງໃນເວລາ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງເວລາພາກຕາເວັນອອກຂອງຄືນນີ້ ແຕ່ການຕ້ອງຫ້າມບາງຢ່າງຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປເຖິງສອງສັບປະດາ ຄົນ Victoria ບໍ່ຖືກອະນຸຍາດ ໃຫ້ຄົນມາບ້ານເຮືອນ ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນສາທາລະນະຊົນຖືກກຳນົດໃຫ້ 10 ຄົນ ແລະ ການຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ໃຫ້ກົດເຂົ້າເບິ່ງ Latest COVID-19 Restrictions ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດໃນທົ່ວອົດສະເຕຣເລຍ ເມືອ ງ Wagga Wagga Hay Lockhart ແລະ Murrumbidgee ບໍ່ເປັນເຂດປອດໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ກັບ New South Wales ອີກແລ້ວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ມີພຽງແຕ່ປະມານ 15 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 60 ປີ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຕັມສ່ວນແລ້ວ ຄວາຣັນທີນ ການ ເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດຊອກເບິ່ງ ສຳລັບແຕ່ລະລັດ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເ ດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາລີ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ